بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار

ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى پرېزىدېنت بايدېننى خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە خىتايدىكى سىياسىي مەھبۇسلارنى سۈرۈشتۈرۈشكە چاقىرغان توققۇزىنچى نويابىر كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسلىرىدىن ئاۋام پالاتا ئەزاسى كرىستوفېر سىمىس ۋە كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلى پرېزىدېنت بايدېنغا خىتايدا تۈرمىدە يېتىۋاتقان بىر قىسىم سىياسىي مەھبۇسلار ھەمدە قانۇنسىز تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ تىزىملىكىنى ئەۋەتىپ بەرگەن ۋە ئۇنىڭدىن بۇ تىزىملىكنى خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭگە تاپشۇرۇشنى تەلەپ قىلغان كېلەر ھەپتە ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرى ئېچىلىدىغان بولۇپ بۇ يىغىندا پرېزىدېنت بايدېننىڭ شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقى خەۋەر قىلىنماقتا دۆلەت مەجلىس ئەزالىرى پرېزىدېنت بايدېنغا ئەۋەتكەن تىزىملىكتە قىرىق كىشىنىڭ ئىسمى بېرىلگەن بولۇپ ئۇلار ئىچىدە گۈلشەن ئابباس ئەكبەر ئەسەت قۇربان مامۇت راھىلە داۋۇت ئىلھام توختى شۇنداقلا لاگېرغا سولىنىپ كېسىلگەنلىكى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەن خەلچەم پازىل مەريەم ئەمەت قاتارلىق مەھبۇسلار ئورۇن ئالغان خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسلىرى پرېزىدېنت بايدېنغا يازغان ئوچۇق خېتىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنى يۇرتلىرىدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ ئاۋازى بولغانلىقى ئۈچۈن نازارەت قىلىۋاتقانلىقى قورقۇتۇش ۋە تەھدىت سېلىش قىلمىشلىرىدا بولغانلىقىنى تىلغا ئالغان ۋە پرېزىدېنت بايدېننىڭ شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە ئامېرىكىدىكى چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكىتىنى دەرھال ئاياغلاشتۇرۇشنى تەلەپ قىلىشى لازىملىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ توققۇزىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئالدىنقى كۈنى قازاقىستان پايتەختى ئاستانا شەھىرىدە شىنجاڭ ئاجايىپ ياخشى ماكان تېمىسىدىكى ئەدەبىيات سەنئەت كېچىلىكى ئۆتكۈزۈلگەن بۇ پائالىيەت قازاقىستاننىڭ باشقا شەھەرلىرىدە ۋە ئۆزبېكىستاندا داۋاملىق كۆرسىتىلىدىكەن بۇ ھەقتىكى سىن خەۋەرلىرىدە ئېيتىلىشىچە ئۇيغۇر دىيارىدىن كەلگەن نەچچە ئون مىللەتنىڭ سەنئەت گۇرۇپپىلىرى ئۆز مىللىتىگە ۋاكالىتەن نومۇر كۆرسەتكەن ھەم بۇ ئارقىلىق بۇ ئون نەچچە مىللەتنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى كۆپ سانلىقنى تەشكىل قىلغۇچى بەختىيار خەلقنىڭ ۋەكىللىرى ئىكەنلىكى ئىشارەت قىلىنغان شۇنىڭدەك بۇ جەرياندا زىيارەتنى قوبۇل قىلغان كىشىلەر بۇ ئارقىلىق شىنجاڭدا شادىمان ھاياتلىقنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۇق دېگەن

شۇنداق ئەھۋالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھېچ ئىش بولمىغاندەك قازاقىستان ۋە ئۆزبېكىستاندا شىنجاڭ دېگەن بەكمۇ ياخشى ماكان دېگەن تېمىدا سەنئەت نومۇرى كۆرسىتىشى بۇنىڭ بىر تۈرلۈك سىياسىي غەرەزدىكى پائالىيەت ئىكەنلىكىدىن بېشارەت دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق تۈپەيلىدىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يىللاردىن بۇيان خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ھەمدە غەرب دۆلەتلىرىنىڭ كەسكىن تەنقىدىگە شۇنىڭدەك تۈرلۈك ئىقتىسادىي جازالىرىغا دۇچ كەلگەن بۇنىڭغا قارشى چارىلەر قاتارىدا خىتاي ھۆكۈمىتى شى جىنپىڭنىڭ بىۋاسىتە يوليورۇقى بويىچە شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى ياخشى سۆزلەش دولقۇنىنى قوزغىغان ھەم بۇنىڭغا غايەت زور مالىيە كۈچى ئاجراتقان ئىدى بۇ قېتىمقى سەنئەت كېچىلىكىمۇ نۆۋەتتە ئاشۇ خىلدىكى ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ بىرى دەپ قارالماقتا سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت گۇرۇھى دۆلەتلىرى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرىنىڭ سەككىزىنچى نويابىر كۈنى ئېلان قىلغان ئورتاق باياناتىدا ئۇيغۇر مەسىلىسى تىلغا ئېلىنغان ئۇلار باياناتىدا ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلى ۋە تىبەتتىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە داۋاملىق كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت گۇرۇھى يەنى جې يەتتە دۆلەتلىرى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرىنىڭ يىغىنى ئالتىنچى نويابىردىن سەككىزىنچى نويابىرغىچە ياپونىيىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى بۇ يىغىندىن كېيىن ئېلان قىلىنغان ئورتاق باياناتتا جې يەتتە دۆلەتلىرى ئۆزلىرىنىڭ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئېلى ۋە تىبەتتىكى ۋەزىيەتكە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى جې يەتتە دۆلەتلىرىنىڭ ئورتاق باياناتىدا ئۇيغۇر ئېلىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنىڭ تىلغا ئېلىنغانلىقىنى قارشى ئېلىش بىلەن بىرگە ئۇلارنى كونكرېت قەدەم تاشلاشقا دەۋەت قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئېكىستىكى ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن جې يەتتە دۆلەتلىرى چوقۇم كونكرېت ھەرىكەت قوللىنىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەم باشقا ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق جىنايەتلىرى ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتىشى كېرەك

ئۇلار باياناتىدا يەنە ئۆزلىرىنىڭ تەيۋەننىڭ ھازىرقى ھالىتىنى بىر تەرەپلىمىلىك مەجبۇرلاش ئارقىلىق ئۆزگەرتىشكە قەتئىي قارشى تۇرىدىغانلىقىنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتكەن ئامېرىكا كانادا فرانسىيە گېرمانىيە ئىتالىيە ياپونىيە ۋە ئەنگىلىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىن تەشكىللەنگەن گې يەتتە دۆلەتلىرى بۇ نۆۋەت ياپونىيىنىڭ خىروشىما شەھىرىدە ئۇچرىشىپ ھازىرقى داۋام قىلىۋاتقان روسىيە ئۇكراينىيە ئۇرۇشى ئىسرائىلىيە خاماس توقۇنۇشىغا ئوخشاش جىددىي ۋەقەلەرنى ھەمدە يەنە ئۇچۇر بىخەتەرلىكى سىڭىپ كىرىش ھەمدە كىشىلىك ھوقۇق قىممەت قارىشى ئاساسىدىكى دېموكراتىك دۇنيا تەرتىپىنى ئۆزگەرتىشنى مەقسەت قىلغان ھەرىكەتلەرگە تاقابىل تۇرۇش قاتارلىق مەسىلىلەر ئۈستىدە نۇقتىلىق سۆھبەتلەشكەن ئىكەن گې يەتتە دۆلەتلەر گۇرۇھى تۇنجى بولۇپ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئورتاق باياناتىغا كىرگۈزگەن ئىدى ئۇيغۇر دىيارىدىكى تېرىلغۇ يەر ھەققىدە سۆز بولغاندا ئالدى بىلەن تىلغا ئېلىنىدىغان مەسىلىلەرنىڭ بىرى چۆللىشىشنىڭ ئېغىرلاۋاتقانلىقى ھېسابلىنىدۇ بولۇپمۇ بۇ ھال تەكلىماكان بويىدىكى خوتەن ۋىلايىتى تەۋەسىدە ئەڭ ئېغىر مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ كەلمەكتە خىتايچە تەڭرىتاغ تورىنىڭ سەككىزىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن ئوتتۇز نەچچە يىل مابەينىدە چىرا ناھىيىسىنىڭ چىرا يېزىسى توپئېرىق كەنتىدە يەتتە مىليون مو يەنە تەخمىنەن تۆت يۈز ئەللىك مىڭ گېكتار يەرنى چۆللىشىپ كېتىشتىن ساقلاپ قالغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەۋىرىدە بۇ ھال دائىرىلەرنىڭ مەزكۇر رايوندىكى خىزمەت مۇۋەپپەقىيەتلىرىنىڭ بىرى قاتارىدا ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن ھەمدە بۇنى ئىنسان بىلەن چۆللۈكنىڭ ماسلىشىپ مەۋجۇت بولۇشىنىڭ تىمسالى دەپ تەرىپلىگەن خەۋەردە دېيىلىشىچە يېقىنقى بىر قانچە ئون يىلدا خوتەن تەۋەسىدە تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ چۆللىشىپ كېتىشى بىر ئومۇمىي ئېقىمغا ئايلىنىپ قالغان بولۇپ چىرا ناھىيىسى قازانغان مۇۋەپپەقىيەت بۇ جەھەتتە ئالاھىدە ئۈلگە قىلىشقا ئەرزىيدۇ ئىكەن ھالبۇكى خوتەن خەلقىنىڭ نەچچە مىڭ يىللاردىن بۇيان چۆللۈك بىلەن توغراقلىق تېرىلغۇ يەر بىلەن جاڭگاللىق ئوتتۇرىسىدىكى تەبىئىي ماسلىشىش قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن ھالدا بۇ جايدا ياشاپ كەلگەنلىكى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ سەكسىنىنچى يىللىرىدا تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ چۆللىشىپ كېتىشىنىڭ تېز سۈرئەتتە كېڭەيگەنلىكى شۇنىڭدەك بۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا غايەت زور ساندا خىتاي نوپۇسىنىڭ كۆچۈرۈلۈشى بىلەن ماس ھالدا ئوتتۇرىغا چىققانلىقى توغرىسىدا ھېچنېمە دېيىلمىگەن نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى ئۆكتەبىردىكى تەكشۈرۈش دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە خىتاي كونترول قىلىۋاتقان چېگرا رايون نامىدىكى تېررىتورىيىلەردە بولۇپمۇ ئىچكى موڭغۇل ۋە ئۇيغۇر دىيارىدا تېرىلغۇ يەرلەرنى قۇم بېسىپ كېتىشىدە ئىنسانلارنىڭ ئېكولوگىيىلىك تەڭپۇڭلۇققا سالغان بۇزغۇنچىلىقىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق سەۋەبىدۇر بولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىكى نېفىت قېزىشتا غايەت زور سۇ بايلىقىنىڭ سەرپ قىلىنىشى قۇرغاقچىلىقنىڭ ئېغىرلىشىپ كېتىشىدىكى ئەڭ ئاچقۇچلۇق سەۋەبلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالغان خىتاي ساقچىلىرى بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى بېيجىڭدىن تۇتۇپ كەتكەن فىلىم ئىشلىگۈچى ئىكرام نۇرمەمەت يىگىرمە يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى سوتقا چىقىرىلغان ئۇ سوتتا ئۆزىنىڭ سوراق جەريانىدا قىيىن قىستاققا ئېلىنغانلىقىنى ۋە يالغان ئىقرار بېرىشكە مەجبۇرلانغانلىقىنى دېگەن ئىكرام نۇرمەمەتنىڭ ئەھۋالىنى بىلىدىغانلارنىڭ مۇھاپىزەتچى گېزىتىگە ئاشكارىلىشىچە ئىكرام نۇرمەمەت يىگىرمە يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئۈرۈمچى ئوتتۇرا خەلق سوت مەھكىمىسىدە سوتقا چىقىرىلغان ئۇ تېررورلۇق پائالىيىتى تەشكىللەش ۋە شەرقىي تۈركىستان بۆلگۈنچى تەشكىلاتىغا قاتنىشىش دېگەن جىنايەتلەر بىلەن ئەيىبلەنگەن بۇ يىل ئوتتۇز ئىككى ياشقا كىرگەن ئىكرام نۇرمەمەت ئىستانبۇلدىكى مارمارا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ كىنو ئىشلەش كەسپىدە ئالتە يىل ئوقۇغان بولۇپ ئۇ كېيىن بېيجىڭدا ئولتۇراقلىشىپ ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرمۇشى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن قىسقا فىلىملارنى ئىشلىگەن ئىكەن بۇ فىلىملار خىتاي ئىچى ۋە سىرتىدىكى فىلىم فېستىۋاللىرىغا قاتناشتۇرۇلغان ئىكەن ئىكرام نۇرمەمەت سوتتا ئۆزى ھەققىدىكى ئەيىبلەشلەرنى رەت قىلىپ، مەن قاراڭغۇ ئۆيدە يىگىرمە كۈن تۇتۇپ تۇرۇلدۇم ۋە قىيىن قىستاققا ئېلىندىم. تۈركىيەدىكى چېغىمدا ھېچقانداق تېررورلۇق تەشكىلاتىغا ياكى ھېچقانداق سىياسىي پائالىيەتكە قاتناشمىدىم، دېگەن. سوتقا نۇرمەمەتنىڭ ئايالى ۋە ئۇنىڭ ئاتا ئانىسى قاتناشقان بولۇپ، ئۇلار ئىكرام بېيجىڭدىكى ئۆيىدە قولغا ئېلىنىپ ئۈرۈمچىگە ئەپ كېتىلگەندىن بېرى كۆرۈشەلمىگەنىكەن.

ئىكرام نۇرمەمەت بۇ يىل بەشىنچى ئايدا تۇتۇپ كېتىلىشىدىن بىر ئاي بۇرۇن ئۈرۈمچىدىكى ساقچىلار ئۇنى چاقىرىپ كىملىك يۈتۈپ كېتىش ئەھۋالىنى تەكشۈرىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىكرام بولسا ئۈرۈمچىگە قايتىشنى رەت قىلىپ تېلېفوننى ئۈزۈۋەتكەن ئۇنىڭ كېيىن خەۋەر تېپىشىچە ئۇ ئىستانبۇلدىكى ۋاقتىدا كۈتۈۋالغان بىر ئۇيغۇر تۇتۇلغاندىن كېيىن ساقچىلار ئۇنىڭ پېيىگە چۈشكەن ئىكەن ئىكرام نۇرمەمەتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا بېيجىڭدىن تۇتۇلۇشى ئۇيغۇرلارغا ئەپ بېرىلىۋاتقان باستۇرۇشنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئۇيغۇر سەرخىللىرىنىڭ تۈرلۈك بەتناملار بىلەن سوتلىنىپ تۈرمىگە يوللىنىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بەرمەكتە.
ئون تۆتىنچى نويابىر كۈنى كالىفورنىيە شتاتىدىكى سان فرانسىسكو شەھىرىدە باشلىنىدىغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق يىغىنى مەزگىلىدە ئامېرىكا رەھبەرلىرىنىڭ خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن ئۇچرىشىدىغانلىقى مۇقىملاشقاندىن كېيىن بۇ ھال تېزدىن ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ مۇھىم خەۋەر تېمىلىرىدىن بولۇپ قالغان كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى توققۇزىنچى نويابىر كۈنى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن يىغىنغا قاتناشقۇچى ھەر قايسى دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىگە ئوچۇق مەكتۇپ يوللاپ خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭنىڭ بارغانسېرى ئەۋجىگە چىقىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى بۇ قېتىمقى سۆھبەتتە يەنە بىر قېتىم تەكىتلەش لازىملىقىنى بىلدۈرگەن ئۇلارنىڭ تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان ئوچۇق مەكتۇپتا ئېنىق قىلىپ يېقىنقى تەرەققىياتلار شۇنى كۆرسىتىدۇكى خىتاي ھۆكۈمىتى قاتتىق تاشقى بېسىم بولمىغىچە ئۆزلىرىنىڭ شىنجاڭ تىبەت ۋە خوڭكوڭ رايونلىرىدىكى قاباھەتلىك جىنايەتلىرىنى توختاتمايدۇ شۇڭا يىغىنغا قاتناشقان ھەر قايسى دۆلەت رەھبەرلىرى جەزمەن شى جىن پىڭغا بۇ توغرىسىدا راۋرۇس بېسىم قىلىش لازىم دېيىلگەن مەلۇم بولۇشىچە بايدىن ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى كىشىلىك ھوقۇقنى ئىلگىرى سۈرۈشنى دۆلىتىمىزنىڭ تاشقى سىياسىتى شۇنداقلا خىتاي سىياسىتىدىكى مەركىزىي ئامىل دەپ جاكارلىغان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى ئېليان پېرسون بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ شى جىنپىڭ يىغىنغا كەلگەندە ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە مەيدانى كەسكىن بولۇشى

بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ

سەككىزىنچى نويابىر كۈنى ئەنگلىيە پادىشاھى ۋە ئۇنىڭ خانىشى بۇككىنخام سارىيىدا دۇنيانىڭ ئىنسانپەرۋەرلىك ئىشلىرىغا تۆھپە قوشقان شەخسلەرنى كۈتۈۋېلىش زىياپىتى ئۆتكۈزگەن بۇ زىياپەتكە ئەنگلىيىلىك ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيەتچى رەھىمە ماخمۇت خانىم تەكلىپ بىلەن قاتناشقان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە رەھىمە ماخمۇت خانىم بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىنىڭ تەپسىلاتىغا دىققەت بەرگەيسىلەر ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك رادىيو سەككىزىنچى نويابىر كۈنى ئەنگلىيە پادىشاھى ۋە خانىشى بۇككىنخام ئوردىسىدا گلوكىستېر كىنەزلىكىنىڭ ھەمراھلىقىدا ئەنگلىيەنىڭ ئىنسانپەرۋەرلىك ئىشلىرىغا قوشقان تۆھپىسىگە جۈملىدىن ئەنگلىيە ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش كومىتېتىنىڭ ئاتمىش يىللىقىنى تەبرىكلەش مۇناسىۋىتى بىلەن كۈتۈۋېلىش زىياپىتى ئۆتكۈزگەن بۇ زىياپەتكە ئەنگلىيەلىك ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيەتچى رەھىمە مەخمۇت خانىم تەكلىپ بىلەن قاتناشقان رەھىمە خانىمنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە ئۇ پادىشاھ بىلەن كۆرۈشۈپ قىسقا بولسىمۇ پاراڭلىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن پادىشاھ رەھىمە خانىمغا ئۇنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنىڭ مۇھىملىقىنى ئېيتىپ ئىنسانىيەتكە قوشقان تۆھپىسى ئۈچۈن مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرگەن خان جەمەتى گېزىتىنىڭ رەسمىي تور بېتىدىكى مەلۇماتلارغا قارىغاندا مەزكۇر كۈتۈۋېلىش زىياپىتىگە خەير ساخاۋەت ئورگانلىرىنىڭ ۋەكىللىرى دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن ئەنگلىيەگە كېلىپ بۇ يەردە يېڭى ھاياتىنى باشلىغان ئۆز مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشتا تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقان شەخسلەر دۇنيا تىنچلىقى ئۈچۈن پىداكارلىق بىلەن خىزمەت قىلىۋاتقان ئاخبارات ساھەسىدىكىلەر ۋە باشقا نۇرغۇن كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرى تەكلىپ قىلىنغان بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رەھىمە مەخمۇت خانىمنى بۈگۈنكى سۆھبەت پروگراممىمىزغا تەكلىپ قىلدۇق ئالدى بىلەن سىزنىڭ مۇشۇ ھەقتىكى ھېسسىياتىڭىزنى بىر ئاڭلاپ باقساق تۇنجى قېتىم ماڭا مۇشۇ تەكلىپنامە كەلگەندە ئېلخېتىمغا مەن ئالدىدا ئىشەنمىدىمچۇ، بەلكىم بىرەرسى مېنىڭ شەخسىي ئۇچۇرۇمنى ئوغرىلاش ئۈچۈن مۇشۇنداق بىر نېمە قىلىۋاتقان ئوخشايدۇ دەپ. شۇڭا كېيىن تېلېفون قىلسام، شۇ رەسمىي شۇ پادىشاھ ئوردىسىنىڭكى خىزمەتچى نېمىسىكەن، مۇشۇنداق ئىشلارنى ئورۇنلاشتۇرىدىغان. شۇنىڭ بىلەن مەن فورمىنى تولدۇرۇپ يوللىۋەتتىم. يوللىۋەتكەندىن كېيىن ئىككى ھەپتىدىن كېيىن رەسمىي قولۇمغا شۇ پادىشاھ ئوردىسىدىن رەسمىي باغاق، ئاندىن كېيىن قوشۇمچە ئۇچۇرلار شۇلارنىڭ ھەممىسىنى يوللىدى. شۇنچىلىك ھاياجان بولدۇم قولۇمغا ئالغان ۋاقتىمدا ھەقىقەتەن بىر خىل ئىشەنمىگەندەك ئۆزۈمگىچۇ. چارلز ئۈچىنچى پادىشاھ خەلققە بەك كىچىك پېئىل دەپ تونۇلغان بىر ئادەم، ئۆزى ئىنتايىن كىچىك پېئىل. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلەن نورمال كۆرۈشۈش ئۇنچىلىك بەك تەس ئەمەس، ئەمما ئالاھىدە ئاشۇ سارايغا تەكلىپ قىلىنىش ئۆزى ئاددىي بىر نېمە ئەمەسچۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزەمنىڭكى ئاشۇ سارايغا ئالاھىدە تەكلىپ قىلىنغىنىمدىن ئىنتايىن سۆيۈندۈم، ئىنتايىن ھاياجانلاندىم.
ئاشۇ كۆرۈشكەندىكى جەرياننى رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا بىر تەپسىلىي دەپ بېرەمسىز؟ ئورنى مۇشۇ بۇكىنغھام سارىيىنىڭكى ئەڭ گۈزەل مەركەز سارىيىدا بولدى، سەنترال ھول دەپ قويىدىكەن. ناھايىتى چوڭ، شۇنچىلىك گۈزەل بىزنى. تېلېفونلاردا رەسىمگە تارتساڭلار بولمايدۇ دېدى. ئۆزلىرىنىڭكى شۇ رەسىم تارتىدىغانلار ئۆزلىرى تارتىدىكەن. تەكلىپنامىدە يازغان ۋاقتىدىمۇ چۈشەندۈرۈشتە پادىشاھ ھەممە كىشى بىلەن كۆرۈشۈپ بولۇشى ناتايىن دەپ ئالاھىدە نېمە قىپتىكەن. چوقۇم ئۇ زالدا بولىدۇ، لېكىن ئايرىم-ئايرىم كۆرۈشۈش پۇرسەت بولماسلىقى مۇمكىن ۋاقىت مەسىلىسىدىن دەپ. ئەمما بىز ھەممىمىز شۇ پادىشاھ بىلەن كۆرۈشىمىز دەپ بەكرەك تەقەززا بولغانلار ئىككى قۇر بولۇپ مۇشۇنداق تۇدۇق، ئۇنىڭدىن كېيىن پادىشاھ شۇ بىردىن، بىردىن، بىردىن كېلىپ ھەممىمىز بىلەن شۇنچىلىك جىق ئادەم، شۇ ھەر بىر كىشى بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈپ، ئىسمىنى سوراپ، ئۇنىڭدىن كېيىن قىسقىچە خىزمىتىمىزنى سورىدى. ماڭا ئۆچىرەت كەلگەن ۋاقتىدا شۇ ئاشۇلارنىڭ قائىدىسى بويىچە مەجىستى دەپ، ئاشۇ قائىدە بويىچە نېمە قىلغاندىن كېيىن ئۆز قولىنى ئۇزاتقاندىن كېيىن، مەن قولۇمنى ئۇزاتتىم، شۇنىڭ بىلەن مەن رەھىمە مەھمۇت ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش تەشكىلاتىنىڭكى نېمىسى بۈگۈنكى سىز بىلەن كۆرۈشكىنىمدىن ئىنتايىن ھاياجانلاندىم، سىزگە كۆپ رەھمەت دېسەم شۇنىڭدىن كېيىن مەنمۇ خوش بولدۇم، سىز ناھايىتى مۇھىم خىزمەتنى قىلىۋاتىسىز، سىزگە رەھمەت دەپ شۇنداق دېدى. پۈتۈن كۆرۈشكەنلەر بىلەن ئاساسلىق جىق پاراڭلاشمىدى، شۇ ئوتتۇز سېكۇنت يا بىر مىنۇت.
كۆرۈشۈپ بولغاندىن كېيىن نېمىلەرنى ئويلىدىڭىز؟
ئەمدى مېنىڭ بەكرەك خوش بوغىنىم، چۈنكى ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ھازىرغىچىلىك بۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى رەسمىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىمايۋاتىدۇ ۋە يەنىلام سىياسەت جەھەتتىن خىتاي بىلەن بىر خىل مۆتىدىل مۇناسىۋەتتە بوپ كېلىۋاتىدۇ. بۇنداق بىر شارائىتتا يەنى مەن ئەنگلىيەنىڭكى ياكى باش مىنىستىرلىقى ياكى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىك دەرىجىدىكى كىشىلەر بىلەن تېخى كۆرۈشۈپ باققىنىم يوق. نۇرغۇن خەتلەرنى يوللىغان بولساممۇ، خەت ئارقىلىق، يەنى ئۆزىنى ئەمەس، ئاشۇ خىزمەتچى يېنىدىكى خىزمەتچىلەر يازىدۇ ئۇنى، يازغان خەتلەرگە جاۋابنى. ئەمما بىۋاسىتە ئۇلار بىلەن بىر ئولتۇرۇپ پاراڭلىشىش ياكى كۆرۈپ داۋانى ئاڭلىتىپ ئۇنداق بىر پۇرسەتكە مەن ئىگە بولالمىدىمدا، مەسىلەن، دۆلەتنىڭكى سىياسىتى مۇشۇ خىتاي ھۆكۈمىتىگە بولغان جىددىي بىر قارشىلىق بىر نېمە بولمىغاچقا، شۇنىڭغا بۇ جەھەتلەردىن بۇلارمۇ بەك دىققەت قىلىپ دىپلوماتىك نېمىسىدە خىتاي بىلەن بىرەر-بىر مەسىلىلەرنىڭكى ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن. ئەمما مۇشۇنداق بىر سورۇنغا ئەمدى مېنى تەكلىپ قىلىشى، مېنىڭچە بۇ ھېلىقى سىياسىي نېمىگە كىرمەيدۇ. بۇ خەير-ساخاۋەت، ئىنسانىيەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىش دېگەن بىر نام. شۇنداق نام بىلەن چاقىرغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش، تەشكىلات دېگەن ئۆزى بىر مۇنداق ئېيتقان ۋاقتىدا ئىنسانىيەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان بىر تەشكىلات ئەمما بۇنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىمۇ يەنى سىياسەتكە بېرىپ تاقىلىدۇ چۈنكى بۇ بىزنىڭكى ھەرىكەتلىرىمىز ھەممىسى خىتاينىڭكى ھەقىقىي ھازىرقى سىياسىتىنى دۇنياغا ئاڭلىتىش بولۇپمۇ ئەنگلىيەدە ئاڭلىتىش نۇرغۇن خىزمەتلىرىمىز پارلامېنتلاردا بولۇۋاتىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئەمما مۇشۇنداق بىر دۆلەتنىڭكى سىياسىتى بىر مۈجمەل مۇشۇنداق تۇرغان بىر مەزگىلدە، يەنى ئەنگلىيەنىڭكى سىمۋولىك، گەرچە ھازىر پادىشانىڭ قولىدا ھەقىقىي ھوقۇق بولمىسىمۇ، سىمۋول بويىچە ئەڭ يۇقىرى ھوقۇققا ئىگە كىشىدەك بىر نېمىسى بار-دە، خەلقنىڭكى نەزىرىدە. كۈتۈۋېلىش زىياپىتى قانداقراق ئىدى؟ مۇشۇ ھەقتە بىر تەپسىلىيرەك توختىلىپ بېرەمسىز؟ ئەمدى بۇ سورۇننىڭكى ئاساسلىق مەزمۇنى ئىنسانپەرۋەرلىك خىزمەت قىلغانلارنى ئالاھىدە كۈتۈۋېلىش بىر سورۇندا. شۇنىڭغا بۇ سورۇن پۈتۈنلەي يەنى خەيرى-ساخاۋەت ئىشلىرىنى قىلىۋاتقان تەشكىلاتلار، شەخسلەر قەتئىي بۇنىڭ ئىچىدە ھېلىقى سىياسىي نېمە يوق. بۇنىڭدا پەقەتلا شۇ خەيرى-ساخاۋەت ئىشلىرىنى قىلىۋاتقان، شۇنىڭ بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئوخشىمىغان تەشكىلاتلار، شەخسلەر، ئالاھىدە خىزمەت كۆرسەتكەنلەر، بولۇپمۇ بۇ يىلقى ماۋۇ سورۇن ئەڭ مۇھىم بىر تەشكىلاتنى ئاساس قىلغانىكەن. بۇ بولسىمۇ Disaster Emergency دەيدۇ، يەنى ئاپەتكە جىددىي قارشى ھەرىكەت، خەير-ساخاۋەت، تەشكىلاتى ئاتمىش يىللىقىنى نېمە قىلىش ئۈچۈن ئاشۇنى ئاساس قىلغانىكەن.
بۇ زىياپەتكە قانداق كىشىلەر تەكلىپ قىلىنغانىكەن؟
تەكلىپ قىلىنغۇچىلارنىڭكى ئاساسلىق مۇساپىرلار ئىشلىرىنى، مۇساپىرلارنى مىشەگە، ئەنگلىيەگە يەرلەشتۈرۈش ۋە قېچىۋاتقان، دۆلەتلەردە ياردەم قىلىش، پۈتۈنلەي خەير-ساخاۋەت ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللانغان، مەسىلەن، ئاچلىققا قارشى، ئۇنىڭدىن كېيىن بىرلەشكەن دۆلەتلەر خەلقئارا بالىلار جىددىي قۇتقۇزۇش فوندى، ئۇنىڭدىن كېيىن مۇسۇلمان، يەھۇدىي، نۇرغۇن باشقا مىللەتلەردىن تەشكىل تاپقان ئەنە شۇنداق ئىنسانىيەت ئۈچۈن، ئىنسانىيەتنىڭكى جىددىي ئېھتىياجى بولغان يەرلەردە مەيلى ئۇرۇش بولۇۋاتقان يەرلەر بولسۇن، ئاچارچىلىق بولۇۋاتقان يەرلەر بولسۇن، بەزى مەسىلەن يەر تەۋرەش، باشقا ئاشۇنداق جىددىي قۇتقۇزۇشقا ئېھتىياجى بولغان يەرلەردە خىزمەت كۆرسىتىۋاتقان، ئىئانە توپلاۋاتقان ئاشۇلار ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ھاياتىنىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ خەتەرلىرىنى ئويلىماستىن شۇ ئىنسانىيەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقان. كىشىلەر. بۇنىڭ ئىچىدە ئۇرۇش بولۇۋاتقان يەرلەردە يەنە ناھايىتى خەتەرلىك دۆلەتلەردە خىزمەت قىلىۋاتقان مۇخبىرلارمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. خېلى مەشھۇر بىر قانچە مۇخبىرلارنى كۆردۈم تۈنۈگۈن. بۇنىڭدا يەنە بىرسى ئۆزىنىڭ مىللىتىنىڭكى مىللىي مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن چەت ئەللەردە مۇساپىر ھاياتىدا خىزمەت كۆرسەتكەنلەر. مەن شۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ تەكلىپ قىلىندىممىكىن دەپ ئويلىدىم. چۈنكى ماڭا كەلگەن تەكلىپنامىدىمۇ تەشكىلات ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش تەشكىلاتى نامىدىن شۇ نامىدىن كەلدىچۇ چۈنكى بۇلار ھېلىقى سىياسىي ئورۇنلارنى ھېچقانداق سىياسىي دېگەن ئورۇنلارنى بۇلار تەكلىپ قىلماپتۇ پۈتۈنلەي مۇشۇ رەسمىي ئەنگلىيەدە خەيرى ساخاۋەت تەشكىلات دەپ تىزىمغا ئېلىنغان تەشكىلاتلار چۈنكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش بۇ تەشكىلات ئەنگلىيەدە رەسمىي خەير ساخاۋەت تەشكىلات دەپ تىزىمگە ئېلىنغانچۇ. زىياپەتكە قاتناشقانلارنىڭ ئىچىدە سىزنىڭ دىققىتىڭىزنى تارتقان شەخسلەر بارمۇ ياكى زىياپەتتە سىزگە تەسىر قىلغان بىرەر ئىشلار بولدىمۇ؟ لەيبور پارتىيىنىڭكى يەنى ئەمگەكچىلەر پارتىيىنىڭكى ھازىرقى ناھايىتى مۇھىم مىنىستىردىن لىسا نەندى خانىم. لىسا نەندى خانىممۇ بىز ئۈچۈن يامان پارلامېنتلاردا ئەڭ يۇقىرى ئاۋازدا بىزنى قوللاۋاتقان ۋە پارلامېنتنى بۇ ھازىرقى بوۋاتقان پاجىئەنى چوقۇم قىرغىنچىلىق دەپ قوبۇل قىلىش كېرەك، قىرغىنچىلىق بوۋاتىدۇ دەپ ئاتاش كېرەك دېگەن مىللەت ۋەكىللىرىنىڭ بىرسى تۈنۈگۈن ئۇ يەردە ئۇچراشتىم. ئۇنىڭدىكى مىللەت ۋەكىللىرى مىسالغا بولۇپمۇ مۇشۇ ئىنسان ھەقلىرى، ئىنسانىيەتكە كۆپرەك كۆڭۈل بۆلۈپ پارلامېنتتا ئەڭ يۇقىرى ئاۋازلارنى چىقىرىۋاتقان مىللەت ۋەكىللەر، مەسىلەن، بارونېسس خېلېنا كېننېدى، ئۇ خانىمنى كۆردۈم، ئۇنىڭدىن كېيىن مەخسۇس مۇشۇ ئىنسانپەرۋەر خىزمەتلىرىنى قىلىۋاتقان شەخسلەر. خېلى كۆپلىرىنى تونۇيمەنكەن، سورۇندا ئۇچرىشىپ قالدۇق، بەزىلىرىنى مەن ئىسمىنى بىلمەيمەن، چىرايىدىن تونۇپ قالدىم، لېكىن كېپلا مېنى رەھىمە، ياخشىمۇسەن؟ رەھىمە ماخمۇت، ۋاي سېنىڭ ئىنتېرۋيۇنىڭنى مەن مەن ئاڭلىغانتىم خىزمىتىڭنى مەن تاكىپ قىلىمە يەنى سېنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭنى مەن دايىم ئەگىشىمە سوشل مېدىيەدە دەپ سېنىڭ يازغان ماقالەڭنى ئوقۇغانتىم چوڭ مۇشۇ ئەنگلىيەنىڭكى خېلى چوڭ گېزىتلەردە مېنىڭ ئوبزورلىرىم چىققان شۇنى خېلى كۆپ كىشىلەر بەزى ئىسمىمنى كۆرۈپ ھە ئۇيغۇر ئىنسان ھەقلىرى پائالىيەتچىسىمۇ دەپ قۇچاقلاپ مېنى يامان مۇھىم خىزمەت قىلىۋاتىسە بىز بىلىمىز ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى دەپ ئاشۇنداق بىر خىل ناھايىتى قىزغىن ئىنسانلارنىڭكى ئالاھىدە بىر قىزغىن قارشى ئېلىشىدىن شۇنچىلىك سۆيۈندۈم ماڭا ئالاھىدە شۇنداق بىر خىل ئۆزىنىڭكى ئەپسۇسلانغىنى ھازىرقى ئۇيغۇرلارنىڭ بولۇۋاتقان ۋەزىيىتىدىن ھەتتا بەزىلىرى ۋاي بىز نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيمىز

كارتىنى ئىككىلا كارتىنى بېرىپ ئايرىم كۆرۈشەيلى پاراڭلىشايلى مەن سىلەرنىڭكى ئىشىڭلارغا ياردەم قىلغۇم بار قولۇمدىن كېلىشىچە دەپ ئەمدى شۇنچىلىك بىر ياخشى بىر ئۇچرىشىشلار بولدى بۇ يەردە ئەلۋەتتە بۇ ناھايىتى مۇھىم بىر ئۇچرىشىش يەنىلا سىزدىن سوراپ باقساق ئەنگلىيە پادىشاھى بىلەن كۆرۈشۈشنىڭ ئۇيغۇر داۋاسىدا قانداق رولى بار دەپ قارايسىز ئاشۇنداق بىر سورۇنغا مېنى بىر ئۇيغۇر بولغان سۈپىتىم ھەم ئەنگلىيەدە تونۇلغان بىر ئۇيغۇر ئىنسان ھەقلىرىنى ئاڭلىتىش ۋە نۇرغۇن ۋاقىتلاردا ھۆكۈمەتنى تەنقىد قىلىپ، ئوبزورلارنى يېزىپ، مۇشۇنداق ھەتتا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭكى بەزى قارارلىرىغا قارشى چىقىپ، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ ئالدىدا، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭكى قارارىغا قارشى بىر قانچە قېتىم بىز نامايىشلارنى ئۆتكۈزدۇق.

قوبۇل قىلىپ ۋە مېنىڭ خىزمىتىمنى ئىنسانىيەت ئۈچۈن تۆھپە قوشۇۋاتقان بىر خىزمەت دەپ مۇشۇنداق بىر ئېتىراپ قىلمىسا مېنى تەكلىپ قىلمايدۇ دە شۇنىڭ ئۈچۈن مەن بۇنىڭدىن سۆيۈندۈم بۇنىڭدا ئوچۇق ئاشكارا بۇلار مېنىڭ خىزمىتىمنى مەدھىيىلەپ مۇنداق نېمە قىلمىسىمۇ مۇشۇ سورۇنغا ئۆزى تەكلىپ قىلىشى ئۆزى شۇ مېنىڭ خىزمەتلىرىمگە قايىل بولغىنى ۋە مېنىڭ قىلىۋاتقان مۇشۇ خىزمىتىمنى ئىنسانىيەت ئۈچۈن قىلىۋاتقان بىر خىزمەت دەپ ئېتىراپ قىلىشى شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ بەك مۇھىم قىممەتلىك ۋاقتىڭىزنى چىقىرىپ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن كۆپتىن كۆپ رەھمەت رەھىمە ھەدە رەھمەت. گېرمانىيە ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن بېرى ئۈرۈمچىدە زاۋۇت قۇرۇپ مەشغۇلات ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى مەلۇم لېكىن يېقىندا گېرمانىيەدىكى تاراتقۇلار ئۇيغۇر رايونىدا زاۋۇت قۇرغان گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ ۋولكسۋاگېن بىلەنلا چەكلەنمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە مەلۇم بولۇشىچە گېرمانىيىنىڭ داڭلىق بىر خىمىيە سانائەت شىركىتىمۇ ئۇيغۇر رايونىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بىر خىتاي شىركىتى بىلەن شېرىكلىشىپ خىمىيە زاۋۇتى قۇرغان نۆۋەتتە بۇ شىركەتنىڭ مەزكۇر خىمىيە زاۋۇتىنى تاقىشى تەلەپ قىلىنماقتا تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر گېرمانىيىنىڭ داڭلىق خىمىيە سانائەت ماگناتلىرىدىن بى ئەي ئېس ئېف يەنى باسف شىركىتى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا كورلىدىكى ئىقتىسادىي تېخنىكا تەرەققىيات رايونىدا خىتاينىڭ شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائىتى چەكلىك شىركىتى بىلەن شېرىكلىشىپ پول سىلىغۇچى سىر ۋە باشقا ئېرىتكۈچى مەھسۇلاتلارنى ياساشقا ئىشلىتىدىغان خىمىيلىك ماددا بۇتاندىئول زاۋۇتىنى ئاچقان باسف شىركىتى شۇ يىل يەتتىنچى ئايدا شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائىتى چەكلىك شىركىتى بىلەن كورلا ئىقتىسادىي تېخنىكا تەرەققىيات رايونىدا يەنە سۈنئىي تالانىڭ مۇھىم خام ئەشياسى بولغان خىمىيەلىك ماددا پولىتېترامېتىلېن ئېفىر گلىكول ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتى قۇرغان لېكىن گېرمانىيە سودا گېزىتى خاندېلسبلاتنىڭ بەشىنچى نويابىر ئېلان قىلغان تەكشۈرۈش دوكلاتىدىن ئاشكارىلىنىشىچە، باسف شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى شېرىكى بولغان شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائەت چەكلىك شىركىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى دۆلەت ھامىيلىقىدا يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش پىروگراممىسى بىلەن باغلىنىشلىق ئىكەن. ب د ت نىڭ خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا ئېلان قىلغان دوكلاتىدا خىتاينىڭ نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش نامىدىكى مەزكۇر پىروگراممىسىنىڭ كەمسىتىش خاراكتېرلىك ھەم ئىشلەمچىلەرنىڭ ئەركىن ئىرادىسىغا باقمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. گېرمانىيە ھەندلسبلات گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئەمەلىيەتتە باسف شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى شېرىكى بولغان شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائىتى چەكلىك شىركىتىنىڭ بىر قىسىم ھەسسىدارلىق ھوقۇقى خىتاينىڭ جوڭتەي گۇرۇھى ۋە ئۇنىڭ تارماق شىركىتى بولغان جوڭتەي خىمىيە شىركىتىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا ئىكەن گېرمانىيەدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش ئورگانلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئۇلار باسفنىڭ كورلىدا زاۋۇت قۇرۇشىدىن ھەيران قالمىغان بولسىمۇ ئەمما ئۇنىڭ گېرمانىيە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىغا ئەمەل قىلىش مەجبۇرىيىتى بار ئىكەن um, well, also in the past we um, highlighted the, the risks the BASF plant گېرمانىيە ئەخلاقلىق پايچىكلار جەمئىيىتىنىڭ ئانالىزچىسى تېلمان ماسسا سەككىزىنچى نويابىر بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى: بىز بۇرۇن باسىفنىڭ كورلىدىكى بىرلەشمە زاۋۇتى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان خەۋپلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدۇق، شۇڭا بۇ يېڭى تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولغانلار ھەيران قالارلىق ئەمەس. لېكىن ئومۇمىي جەھەتتىن بىز باسىفنىڭ بۇ ئىشنى قايتا تەكشۈرۈپ چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشىنى قارشى ئالىمىز، ئەمما ئۇلار بۇنى گېرمانىيەنىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ تەلىپىگە بىنائەن قىلىدۇ. چۈنكى قانۇندا ئۇلار مەجبۇرىي ئەمگەك خەۋپىنىڭ ھەرقانداق شەپىسىنى تۇيغان ياكى خەۋەر تاپقان ھامان تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشى كېرەك تېلمان ماسسانىڭ قەيت قىلىشىچە باسف شىركىتى كورلىدىكى زاۋۇتىغا ئائىت مەسىلىلەردە ئوچۇق ئاشكارا بولۇشى كېرەككەن ئۇ شۇنداقتىلا بۇ شىركەتنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىدىكى بەلگىلىمىلەرگە ئەمەل قىلغان، قىلمىغانلىقىنى بىلەلەيدىكەن. تېلمان ماسسا مۇنداق دەيدۇ.
بىزنىڭ باسف شىركىتىدىن تەلەپ قىلىدىغىنىمىز ئۇلارنىڭ نېمە ئىشلارنى قىلىۋاتقانلىقىدا ئوچۇق ئاشكارا بولۇشىدۇر. Handelsblatt گېزىتىنىڭ دوكلاتىدىن قارىغاندا، باسف شىركىتى بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا ئىچكى تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ ھېچقانداق نەرسە بايقالمىغان. ئەمما يەنە بىر قېتىم تاشقى تەكشۈرۈش ئېلىپ بارماقچى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ، ئەمما تەكشۈرۈش قىلىدىغان مۇپەتتىش شىركىتىنىڭ ئىسمىنى بىلدۈرمىگەن. بىز ئۇنىڭ ئوچۇق-ئاشكارا بولۇشى ۋە ئېلىپ بارماقچى بولغان تەكشۈرۈش نەتىجىسىنى ئاشكارا ئېلان قىلىشىنى تەلەپ قىلىمىز. شۇنىڭدىلا بىز ئۇلارنىڭ بەلگىلىمىگە ئەمەل قىلغان، قىلمىغانلىقىنى قارار قىلالايمىز. لېكىن باسف شىركىتى سەككىزىنچى نويابىر مۇخبىرىمىزغا ئەۋەتكەن يازما باياناتىدا شىنجاڭ رايونىنىڭ ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار ئىكەنلىكىنى، شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائىتى چەكلىك شىركىتى بىلەن شېرىكلىشىپ قۇرغان كورلىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا ئىككى مىڭ ئون توققۇز ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىللىرى شۇنداقلا بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈشلەرنىڭ ھېچبىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەك ياكى باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئائىت دەلىللەرنىڭ بايقالمىغانلىقىنى ئېيتقان باياناتتا تەكىتلىشىچە مەزكۇر شىركەت كورلىدىكى شېرىك كارخانىسىنىڭ مال تەمىنلىگۈچىلىرىگە قارىتا قانۇن يار بەرگەن دائىرىدە ئارقا كۆرۈنۈشىنى قەرەللىك تەكشۈرمەكتە بۇنىڭغا پاراللېل رەۋىشتە تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ئوچۇق ئاشكارا بولۇشىنى تەدرىجىي ياخشىلاش ئۈچۈن تەدبىرلەرنى ئالماقتىكەن باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن بىز بىرلەشمە كارخانىمىزنىڭ شېرىكلىرىدىن ماركور خىمىيە سانائەت چەكلىك شىركىتى جوڭتەي گۇرۇھى ۋە كورلا ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى بىلەن قەرەللىك ئۇچرىشىپ، تەمىنلەش زەنجىرىدە ئوچۇق ئاشكارا بولۇشنى داۋاملىق ئۆستۈرۈپ مېڭىۋاتىمىز. باياناتتا قەيت قىلىشىچە، جوڭتەي گۇرۇھى باسف شىركىتىنىڭ كورلىدىكى كارخانىسىغا شېرىك بولغان شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائىتى چەكلىك شىركىتىنىڭ ئاز بىر قىسمىغا ۋاسىتىلىق ھەسسىدار بولۇپ، شېرىك كارخانىلارنىڭ ئەللىك پىرسەنتتىن ئارتۇق پاي چېكى باشقا بىرقانچىلىغان مەبلەغ سالغۇچىنىڭ ئىلكىدىكەن. باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن.
جوڭتەي گۇرۇھىنىڭ ئامېرىكا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىدا قارا تىزىملىككە كىرگۈزۈلۈشى، BASF شىركىتىنىڭ ھازىرقى كورلىدىكى شېرىك كارخانىسىنىڭ ئاز بىر قىسىم ھەسسىدارلىق ھوقۇقىغا ئىگە بولۇشتەك ۋەزىيەتتە BASF نىڭ كورلىدىكى بىرلەشمە كارخانىلىرىنىڭ مەھسۇلاتلىرىغا ھېچقانداق قانۇنىي تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. مەيلى قانۇنىي تەسىر بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بىز شىنجاڭدىكى ئەھۋالغا قارىتا قەرەللىك ھالدا ئوچۇق-ئاشكارا بولۇش تەدبىرلىرىنى قانات يايدۇرماقتىمىز. بۇ شېرىك كارخانا ۋە ئۇنىڭ پاي چەكلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالماقتا.
لېكىن گېرمانىيەدىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قارىشىچە باسف شىركىتى ۋولكسۋاگېنغا ئوخشاشلا مەسىلىدىن ئۆزىنى قاچۇرماقتىكەن. گېرمانىيە تەھدىت ئاستىدىكى خەلقلەر جەمئىيىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىشلىرىغا مەسئۇل دىرېكتورى خاننو شەدلېر سەككىزىنچى نويابىر ۋاقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. بۇ شىركەتلەر شەرقىي تۈركىستان ياكى شىنجاڭدىن چىقىپ كېتىشنىڭ ئورنىغا ئۆزى دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىققا جاۋاب بېرىشتىن قاچماقتا. ئۇلار پائالىيىتىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرماقتا. بىز شەرقىي تۈركىستان ياكى شىنجاڭنى تەتقىق قىلىدىغان مۇتەخەسسىسلەردىن رايوننىڭ سودىسىنىڭ ھەسسىلەپ ئاشقانلىقىنى يېقىنقى ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىلا قىرىق يەتتە پىرسەنت ئارتقانلىقىنى بىلدۇق ئېنىقكى شىنجاڭدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىشلىتىۋاتقان خىتاي شىركەتلىرى بىلەن سودا قىلىۋاتقان بۇ كارخانىلار تېخىمۇ كۆپ ئەيىبلەشلەرگە ئۇچرايدۇ باسف شىركىتىنىڭ ۋولكسۋاگېنغا ئوخشاشلا ئۆزىنى ئاقلىشى مېنى ھەيران قالدۇرمىدى خاننو شەدلېرنىڭ قەيت قىلىشىچە باسف شىركىتى رايوندىكى شېرىك كارخانىسىغا قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى قەيت قىلغان بولسىمۇ ئەمما رايوننىڭ مەۋجۇت ۋەزىيىتىدە ھەقىقىي رەۋىشتىكى بىر تەكشۈرۈشنىڭ مۇمكىنچىلىكى يوق ئىكەن.
خاننو شەدلېر مۇنداق دەيدۇ، بۇ يەردە ھەقىقىي رەۋىشتىكى بىر تاشقى تەكشۈرۈشنى ئېلىپ بېرىش مۆمكىنچىلىكى يوق، چۈنكى بۇ رايوندا مۇستەقىل مۇپەتتىش ئېلىپ بېرىش مۇمكىنچىلىكى مەۋجۇت ئەمەس. بىز ۋولكسۋاگېننىڭ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى ئېلان قىلغانلىقىنى بىلىمىز مېنىڭچە بۇ شىركەتلەر شۇنى بىلىشى كېرەك ئۇلار جازا لاگېرلىرىنى قۇرغان ئۇزۇن مۇددەت قاماق جازالىرىغا ھۆكۈم قىلىۋاتقان ئائىلىلەرنى پارچىلىغان ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇۋاتقان بىر سىستېما بىلەن ھەپىلىشىدۇ شۇڭا سىزنىڭ بۇ سىستېمىدىن قېچىش مۇمكىنچىلىكىڭىز يوق بۇ سىستېمىدىن قېچىشنىڭ بىردىنبىر يولى بۇ رايوندىن چىقىپ كېتىشتۇر ياۋروپا ئاساس قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزى بۇ يىل ياز ئايلىرىدا گېرمانىيە ئەخلاق پايچىكلار جەمئىيىتى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن بىرلىشىپ گېرمانىيەنىڭ مېرسېدېس بېنز bmw ۋە ۋولكسۋاگېن شىركەتلىرىنىڭ خىتايدىكى تەمىنلىگۈچىلىرىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ ئەرز قىلغان گېرمانىيە فېدېراتسىيە ئىقتىساد ۋە ئېكسپورت كونترول قىلىش ئىدارىسى بۇ ئەرزنى قوبۇل قىلغان ئىدى ياۋروپا ئاساس قانۇن ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەركىزىنىڭ ئادۋوكاتى كلوي بەيلى خانىمنىڭ قەيت قىلىشىچە ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ كۆلىمى ئىنتايىن چوڭ بولۇپ رايوندىكى ھەر قانداق شىركەتنىڭ ئۇنىڭغا چېتىلىش خەۋپى مەۋجۇت ئىكەن كلوي بەيلى سەككىزىنچى نويابىر مۇخبىرىمىزغا ئەۋەتكەن يازما ئىنكاسىدا مۇنداق دەيدۇ ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ كۆلىمى شۇنچىلىك چوڭ، بۇ رايوندا مەشغۇلات قىلىدىغان ياكى بۇ رايونغا جايلاشقان زاۋۇتلاردىن تەمىنلىنىدىغان ھەرقانداق شىركەت ئۇنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدە يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىلىشقا دۇچ كېلىدۇ، بۇ شېرىك كارخانىلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
كلوي بەيلىنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئەگەر بۇ شىركەتلەر مۇۋاپىق تەدبىر ئالمىسا، گېرمانىيە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ جازاسىغا ئۇچراش خەۋپىگە دۇچ كېلىدىكەن. كلوي بەيلى مۇنداق دەيدۇ. شىركەتلەر خەۋپنى بايقاش، ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە خاتالىقنى تۈزىتىش ئۈچۈن مۇۋاپىق تەدبىر قوللانمىسا، بىزنىڭ يېقىندا گېرمانىيە ئاپتوموبىل سانائىتىنى ئەرز قىلغىنىمىزغا ئوخشاش گېرمانىيە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ جاۋابكارلىقىغا تارتىلىش خەۋپىدە قالىدۇ. گېرمانىيە ئەخلاق پايچىكلار جەمئىيىتىدىكى تېلمان ماسانىڭ قارىشىچە، باسف شىركىتىنىڭ كورلىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا تاشقى تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىمىز دېگىنى ئۈنۈملۈك بىر تەدبىر ئەمەسكەن. ئۇ يەنە گېرمانىيە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى كارغا كەلمىدى دېيىشكە بالدۇرلۇق قىلسىمۇ ئەمما بۇ قانۇننى ئامېرىكىنىڭ قانۇنىغا سېلىشتۇرغاندا بەزى ئاجىزلىقلىرىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈردى
تېلمان ماسا بۇ مەسىلىدە تاشقى تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىمىز دېگىنى ئاقمايدىغان يول بۇ ئۈنۈملۈك بىر تەدبىر ئەمەس مەزكۇر رايوننىڭ مەۋجۇت شارائىتىدىن ئالغاندا شىركەتلەرنىڭ چېكىنىپ چىقىشى ئەڭ مەسئۇلىيەتچانلىق ھېسابلىنىدۇ مەن گېرمانىيەنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى پۈتۈنلەي كارغا كەلمىدى دېيىشكە تېخى بالدۇرلۇق قىلىدۇ لېكىن بىز ئۇنىڭ بەزى ئاجىزلىقلىرىنىمۇ كۆرۈۋاتىمىز چۈنكى بۇ قانۇن ئامېرىكىنىڭ ئېمبارگو قانۇنىغا ئوخشاش بايقۇت قىلىش چەك چېگراسى بەك ئېنىق ئەمەس دەپ كۆرسەتتى ئامېرىكانىڭ ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقى تېخى يېقىندىلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئاساسەن ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۈچ شىركەتنى ئۆزىنىڭ قارا تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن بۇ شىركەتلەرنىڭ بىرى شىنجاڭ جوڭتەي گۇرۇھى بولۇپ ئۇنىڭ مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى چەكلەنگەن بۇنىڭ بىلەن جوڭتەي گۇرۇھى ئامېرىكانىڭ ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ قارا تىزىملىكىدىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشقا قاتناشقانلىقى سەۋەبلىك چەكلىمىگە ئۇچرىغان يىگىرمە يەتتە شىركەتنىڭ بىرى بولغان ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى. يىگىرمە ئۈچىنچى ئۆكتەبىردىن ئۈچىنچى نويابىرغىچە قازاقىستاننىڭ پايتەختى ئاستانا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئاسىيا بوكس مۇسابىقىسىدە قازاقىستانلىق ئۇيغۇر قىزى ئەلانۇر تۇرغانوۋا ئاسىيا چېمپىيونى بولغان ئەلانۇر تۇرغانوۋا رادىيومىزغا سۆز قىلىپ ئۆزىنىڭ دۇنيا مۇسابىقىسىدە بىرىنچىلىكنى ئالىدىغانلىقىغا ئىشەنچىسى بارلىقىنى بىلدۈرگەن بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلارنى قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر يىگىرمە ئۈچىنچى ئۆكتەبىر ۋە ئۈچىنچى نويابىر كۈنلىرى ئارىلىقىدا قازاقىستان پايتەختى ئاستانا شەھىرىدە بوكس بويىچە ئاسىيا مۇسابىقىسى بولۇپ ئۆتتى

كۇۋەيت، مالايزىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئۆسمۈرلىرى ۋە ياشلىرى ئىشتىراك قىلغان. ئۇيغۇر قىزى ئەلانۇر مانا مۇشۇ مۇسابىقىدە چېمپىيون بولغان ئىدى. ئاستانادا ئۆتكەن مەزكۇر خەلقئارالىق ياش-ئۆسمۈرلەر بوكس مۇسابىقىسى قازاقىستان ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە دىققەت مەركىزىگە ئىگە بولغان ھەم ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىمۇ قىزىق تېمىلارنىڭ بىرىگە ئايلانغان. قازاقىستاننىڭ تەنھەرىكەت بويىچە ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىسى سپورت يېڭىلىقلار كانىلىدا ئېلان قىلىنغان ئاسىيا بويىچە ياشلار بوكس مۇسابىقىسىدە بەش قازاقىستانلىق قىز ئالتۇن مېدال ئۈچۈن تىرىشىدۇ ناملىق ماقالىدە باشقىلار بىلەن بىر قاتاردا ئەلانۇر تۇرغانوۋانىڭ ئىسمىمۇ تىلغا ئېلىنغان. مۇسابىقە باشلىنىپ بىر نەچچە كۈندىن كېيىن قازاقىستاننىڭ ۋرېميا گېزىتى ياشلار كۆڭۈلنى قالدۇرمىدى دېگەن ماقالە ئېلان قىلغان.

ئۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
ئاسسالامۇئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك قېرىنداشلار! ئاستانادا ئۆتكەن ئاسىيا چېمپىيوناتىغا قاتناشتىم. يىگىرمە ئۈچ مەملىكەت كەلدى. بەش يۈز يىگىرمە سپورتسمېن قىزلىرى، ئوغۇللىرى كەلدى بوكستىن. مەن ئۈچ بوي ئۆتكۈزدۈم. بىرىنچى بوي كورېيە قىزلىرى بىلەن ئوينىدىم. ئىككىنچى بوي خىتاي قىزلىرى بىلەن ئوينىدىم. ئۈچىنچى بوي ئىندىيە قىزلىرى بىلەن ئوينىدىم. ماڭا مۇشۇ يار-يۆلەك بولغان بىرىنچى ترېنېرىم ئەخمېتوف سامات ئاغايغا، ئىككىنچى ترېنېرىم ئابدۇقادىروف زاكىر ئاكاغا، ئۈچىنچى ئۇستازىم ئىمىت توختاخانوفقا كۆپ-كۆپ رەھمەت ئېيتقۇم كېلىدۇ. شۇنداقلا بوۋىلىرىم، مومىلىرىم، ئاتا-ئانام، ئۇستازلىرىمغا كۆپ-كۆپ رەھمەت ئېيتقۇم كېلىدۇ. ئاشۇلارنىڭ دۇغالىرىنىڭ ئارقىسىدا مەن بىرىنچىلىكنى ئېلىپ كەلدىم. ئەمدى مۇشۇ ئالدىمىزدىكى چېمپىيونات مىرا كېلىۋاتىدۇ. ئاشۇنىڭغا تەييارلىق قىلىۋاتىمىز. بىزدە ۋەدە بېرىمەن، چېمپىيونات مىرادا بىرىنچى ئورۇن ئالىمەن. قازاقىستاننىڭ كۆك بايرىغىنى كۆككە كۆتۈرىمىز. ئىگىلىشىمىزچە، ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلى قورام يېزىسىدا تۇغۇلغان ئەلانۇر تۇرغانوۋا ئۆسمۈرلەر ئارىسىدىكى بوكس بويىچە بىر قانچىلىغان خەلقئارا ۋە دۇنيا مۇسابىقىلىرىنىڭ غالىبى ئىكەن. پەقەت يېزا جامائىتىلا ئەمەس، بەلكى پۈتكۈل قازاقىستانلىق ئۇيغۇرلار ئەلانۇرنىڭ ئۇتۇقلىرىدىن مەغرۇرلانماقتا. بىز ئەنە شۇ قورام يېزىسىنىڭ چوڭ يىگىت بېشى قۇربانجان ئىسلاموف ئەپەندى بىلەن ئالاقىلەشكىنىمىزدە ئۇ مۇنداق دېدى. ئەسسالامۇئەلەيكۇم. بۈگۈن بىزنىڭ مەھەللىدە چوڭ بىر خۇشاللىق. بۇ بولسىمۇ ئەلانۇر قىزىمىز بوكستىن ئازىيە چېمپىيوناتىغا قاتنىشىپ بىرىنچى ئورۇننى ئېلىپ كەلدى. شۇنىڭغا پۈتكۈل مەھەللىمىز ھەممىمىز خۇشال بولۇۋاتىمىز. ئاخشاممۇ قىزىمىزنى ياشلار بولسۇن يېرىم كېچىگىچە مەيرەم قىلىپ. قىزىمىزنىڭ كۆڭلىنى كۆتۈرۈپ كۈتۈۋالدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىزنىڭكى تىلەيدىغىنىمىز ئاشۇ قىزىمىزنىڭكى سالامەتلىكى ياخشى بولسۇن. ئاشۇنداق ئۇتۇقلىرىمىز كەينى كەينىدىن بولۇۋەرسۇن. ئاشۇ قىزىمىزنى ئېگىز چوققىلاردىن كۆرەيلى. ئەمدى دۇنيا چېمپىيونى بولسۇن. ئاشۇ قىزىمىزنىڭكى ئۇتۇقلىرىغا ھەممىمىز خۇشال بولىمىز، تەڭ ئورتاق بولىمىز.

يېزا خەلقى ھەم شەخسەن ئۆزۈم نامىدىن تەبرىكلەيمەن. بۇ قىزىمىزنىڭ چىداملىق، يۇقىرى دەرىجىدىكى چېۋەرلىك ۋە غەيرەت كۆرسىتىپ، ئاستانادىكى ئاسىيا مۇسابىقىسىدە بىزنىڭ ئېلىمىزنىڭ شۆھرىتىنى ئېگىز كۆتەردى. يېڭى غەلىبىلەر ۋە ئۇتۇقلار تىلەيمەن. بۈگۈن ئالغان ئالتۇن مېدالغا مۇبارەك بولسۇن! قورام يېزىلىق مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ئەزاسى بېكتۇرسۇن ئۇزاقوف ئەپەندى مۇنداق دېدى. قۇرمەتتى ئاۋىلداستار، بۈگۈنكى مىنا ئۈلكەن قۇۋانىش بولۇۋاتىر. بارلىغىمىزدى ئوسى قۇۋانىشپەن قۇتتىقتايمىن. ھۆرمەتلىك يېزا تۇرغۇنلىرى، بىزدە چوڭ خۇشاللىق بولۇۋاتىدۇ. بارلىقىڭلارنى شۇ خۇشاللىق بىلەن تەبرىكلەيمەن. قىزىمىز ئەلانۇر تۇرغانوۋا چوڭ ئۇتۇققا يېتىپ، ئاسىيا چېمپىيونى بولۇپ يېزىمىزغا كەلدى. ئۇنىڭ كۆكرىكىدىكى يوغان ئالتۇن تېخىمۇ پارقىراپ، بىزنى خۇشال قىلدى. بىز قاتتىق خۇشال بولدۇق. كۆك بايرىقىمىزنى لەپىلدىتىپ، قازاقىستاننى دۇنياغا تونۇتتى. بۇ بىز ئۈچۈن چوڭ ئۇتۇق. شۇنىڭ ئۈچۈن يېزىمىزدا چوڭ توي بولۇۋاتىدۇ. قىزىمىزنىڭ باتۇرلۇقى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ كۈچىيىپ، ئۇنى چوڭ مۇسابىقىلەردە كۆرەيلى.

قازاقىستاندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر قىزلىرىدىن تەنھەرىكەتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرى بويىچە بىر قانچىلىغان تالانتلىق تەنھەرىكەتچىلەر يېتىشىپ چىققان. شاھناز ئىسايېۋا، رانو پەرھاتوۋا، ئادىلەم ھوشۇروۋا، گۈلمىنەم ئىمىنوۋا، ئامىنەم مەشۇروۋا ۋە باشقىلاردىن قازاقىستان چوڭ ئۈمىدلەرنى كۈتمەكتە. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ماقۇللاپ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى چەكلەشكە باشلىغان ئىدى لېكىن خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قارشى ئىجرا قىلىنىۋاتقان غەرب دۇنياسىنىڭ ئىقتىسادىي جازالىرىغا قارىماي ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئېكسپورت قىممىتى تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى رېكورتنى ياراتقان ئۇيغۇر ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە نېمىلەرنى دەيدۇ تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى سەۋەبىدىن غەربنىڭ ئىقتىسادىي جازاسىغا قارىماي ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تاشقى سودىدا رېكورت يارىتىشى ئۇيغۇر ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ دىققىتىنى يەنە بىر قېتىم ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ۋە ئۇيغۇر ئېلىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قاراتتى بۇ ھەقتە كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويغان مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئۈنۈمىنىڭ يېتەرلىك ئەمەسلىكىنى ۋە بۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىش دائىرىسىنىڭ تېخىمۇ كېڭەيتىش كېرەكلىكىنى ئىلگىرى سۈردى تەڭرىتاغ تورىنىڭ مەخسۇس خەۋىرىدە دېيىشىچە سەككىزىنچى ئايدىكى تاشقى سودا ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي قىممىتى ئوتتۇز ئالتە مىليارد سەكسەن مىليون يۈەنگە يېتىپ تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى رېكورتنى ياراتقان ئالدىنقى سەككىز ئايدا شىنجاڭنىڭ ئېكسپورت قىممىتى يۈز سەكسەن مىليارد يەتتە يۈز ئون مىليون يۈەن بولۇپ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئەللىك ئۈچ پىرسەنت ئاشقان ئىستانبۇلدىكى تەدبىر تاشقى سودا مەسلىھەتچىلىك مائارىپ مۇلازىمىتى ۋە ساياھەتچىلىك چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلئەزىز بەشتوغراق ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئۇيغۇر ئېلىدىكى تاشقى سودىنىڭ ئېشىش سەۋەبى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى ئۇنىڭ قارىشىچە، پۈتۈنلەي ياكى قىسمەن ھالدا ئۇيغۇر ئىشچىلىرى تەرىپىدىن ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق دەپ قاراپ، ئامېرىكا بازىرىدىن چەكلىگەن. خىتاي بولسا بۇ خىلدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئۇيغۇر ئېلى ئارقىلىق چەت ئەلگە ئېكسپورت قىلىشقا يۈزلەنگەن. يەنە بىر ياقتىن ئۇيغۇر ئېلى ئارقىلىق مال يۆتكەشنىڭ تەننەرخى دېڭىز يولىغا قارىغاندا كۆپ ئەرزانغا چۈشىدۇ.
بۇ سانلىق مەلۇماتقا قارىغان ۋاقتىدا، شەرقىي تۈركىستاندىن چېگرا سودىسى ئەمدى قىرىق ئالتە پىرسەنت ئاشتى دەپ شۇ گەپنى قىپتۇ ئەمدى. نېمىشقا ئۇنداق ئۆتكەن يىلى بىزنىڭكى ۋەتەندىن بولغان سودا بەك جىق بولۇپ كەتتى دېگەنچە بۇنىڭ ئاساسلىقى ئىككى سەۋەب بار. بىرسى خىتاينىڭكى بۇ ئىنسانىيەتكە قارشى ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ نېمىسىدە؟ ئەمدى شۇ ئۇيغۇرلارنى قۇل ئىشچى قىلىپ، ھەر خىل ئىچكىرىدىكى زاۋۇت بولسۇن، مەيلى ۋەتەندىكى زاۋۇتلا بولسۇن، شۇ يەردە قۇل قىلىپ ئىش، قۇل ئىشچى قىلىپ ئىشلەتكەنلىكى، ئۇلارنىڭكى مېلىنىڭكى سىرتقا چىقىشىغا، ھە، بولۇپمۇ ئەمدى دېڭىز تەرەپتىن چىقىشىغا توسقۇنلۇق قىلىقلىق. بۇ بىر. ئىككىنچىسى، ئەمدى بۇ دۇنيادىكى تىجارەتنىڭ ھەممىسى ئاساسلىقى تىرانسپورتقا تايىنىلىدۇ. بۇ يەردىن مالنى باشقا يۇرتكا ئاپىرىپ بېرىش ئۈچۈن شۇ تىرانسپورت ھەققىنى ئويلايدىغان گەپتە. ئۆتكەن يىلقى كونتېينېرنىڭ باھاسى دېگەنمۇ ئون ئىككى مىڭ دوللارغا چىقىپ كەتتى. بىر كونتېينېر مال ئالسا ئون ئىككى مىڭ دوللارغا پۇل تۆلىمىسە بارمايدۇ ئەمدى مالچۇ. ھەم خىتاينىڭكى ئۇ تەرەپتىن سىرتقا چىقىدىغان ماللار ئازىيىپ كەتتى. خىتاينىڭكى شاڭخەي باشقا يەرلەردە شۇنداق كونتېينېر دېگەن ھەدە بەش ئالتە قات دۈيلىنىپ قىممەت بولغاچقا تىرانسپورت ھەققىمۇ قىممەت بولغاچقا دۇنيادا كونتېينېر چىشمەي كونتېينېرنىڭكى باھالىرى ئۆسۈپ ketgan يەدە خىتاينىڭكى konteyneri ماڭماي degan turib ketingligini shu o'n ikki ming dollar chiqyaptida buniki دېڭىزدا توساق مۇنداق بولغاندىن كېيىن تەبىئىيكى ئەمدى بۇ تېخىمۇ ئەرزان بولغان تىرانسپورت نېمىسى تۆمۈر يول بولىدۇ دە ئەلۋەتتە بۇ تاللاش دېڭىزدىن چىقىرالمىغاندىن كېيىن ئەلۋەتتە قۇرۇقلۇقتىكى بىردىن بىر ئەمدى چەت ئەلگە ياۋرو ئاسىياغا مال ماڭىدىغان يەنى بىزنىڭ ۋەتەن شەرقىي تۈركىستان ئانداق بولغاندىن كېيىن بۇ تەرەپكە يۈزلىنىدۇ ھەم بۇ يەردىن كۆپلەپ مال چىققاندىن كېيىن ئەلبەتتە ئۇنىڭكى ئېكسپورت ھەجمى مىقدارى ئاشىدىغان گەپ ئانىڭ بىلەن بىرلىكتە ئۇ تاپقان پايدىمۇ سودىنىڭ ھەجمى كۆپىيىدىغان گەپ شۇڭا ئۇنىڭ قىرىق ئالتە پىرسەنگە چىقىپ كېتىشىدە مانا مۇشۇ سەۋەب بار دەپ ئويلايمەن خىتايدا ئىشلەپ چىقىرىلغان تاۋارلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئىكەنلىكى خەلقئارادا بىر تۈرلۈك ئورتاق چۈشەنچىگە ئايلىنىپ بۇنىڭغا قارشى چەكلىمىلەر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى تېزدىن بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بىر قاتار چارىلەرنى ئويلاپ چىققان. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆپ قىسمى تاۋارلارنى ئوراپ قاچىلاش جەريانىدا تاۋار مەنبەسىنى خىتايدىن باشقا بىر جاينىڭ نامى قىلىپ كۆرسىتىشنىڭ ئەڭ كۆپ قوللىنىدىغان ئۇسۇللارنىڭ بىرى بولۇپ قالغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى دوكتور ئاندېرس كور. مۇ مۇشۇ خىل قاراشقا مايىل كىشىلەرنىڭ بىرى ئۇنىڭ قارىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە بارلىق ئامال چارىلەرنى ئىشقا سېلىپ مەھسۇلاتلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى يوشۇرۇشنىڭ يوللىرىنى تېپىشقا شۇ ئارقىلىق خەلقئارا بازاردا ئۆز ماللىرىنى ئەركىن سېتىشقا كىرىشكەنلىكىنى كۆرسەتتى ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى
ئۇلار داۋاملىق ماللارنى سېتىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەۋاتىدۇ. ئۇلار بەزى يوچۇقلارنى تاپتى. ئۇلار مەھسۇلاتلارنىڭ قانداق ئىشلەپچىقىرىلغانلىقىنى يوشۇردى. يەنى مەھسۇلاتلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى يوشۇرۇشنىڭ يوللىرىنى تاپتى.
خىتايدا پىششىقلاپ ئىشلەپچىقىرىلغان ۋە ئامېرىكىغا كېلىۋاتقان بېلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچى بىلەن چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى، ۋاشىنگتوندىكى مۇخبىرلار تەشكىلاتى قانۇنسىز ئوكيان لايىھەسى ئىسپاتلىدى. بۇ ئەھۋالنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت قىلىشنى نازارەت قىلىش پىروگراممىسىغا ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش كېرەك.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەۋىرىدە دېيىلىشىچە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەتكە قارىتىلغان ئىمپورت ئېكسپورت قىممىتى يۈز يەتمىش ئالتە مىليارد سومدىن ئاشقان بولۇپ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئەللىك توققۇز پىرسەنت كۆپەيگەن بىر بەلباغ بىر يول ئىچىدىكى ۋە قوللىغان دۆلەتلەرگە ئىمپورت ئېكسپورت قىممىتى ئىككى يۈز ئالتە مىليارد سومدىن ئاشقان ھەمدە ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئەللىك ئۈچ پىرسەنت ئۆسكەن ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلى بىلەن بولغان مەدەنىيەت ۋە جۇغراپىيىلىك باغلىنىشى بولۇپمۇ ئۇلاردىكى بەكمۇ ئاجىز ھالقا بولۇپ تۇرۇۋاتقان يېنىك سانائەت سىستېمى ئىزچىل تۈردە خىتاينى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى بۇ خىل ئېھتىياجنى قاندۇرغان ئەڭ چوڭ مەنبەگە ئايلاندۇرۇپ قويغان يەنە كېلىپ روسىيە ئامىلىنىڭ بۇ جەھەتلەردە ھەرقانچە قىلسىمۇ خىتاي ئامىلىنى بېسىپ چۈشەلمەسلىكتەك كەمچىلىكى بولسا ئۇلارنى مۇتلەق ھالدا خىتايغا تايىنىپ دۆلەت ئىچىدىكى ئىستېمالنىڭ ئېھتىياجنى قاندۇرۇشقا مەجبۇر قىلغان خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىغا ئىشتىراك قىلغان نامرات ۋە ئاجىز دۆلەتلەردىكى ئەھۋالمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكىدىن ئانچە بەك پەرق قىلىپ كەتمەيدىغان بولۇپ ئۇلارمۇ خالار خالىماس ھالدا خىتاينىڭ تاشقى سودا پائالىيىتىدىكى قەرزدارلار ئوبيېكتىغا ئايلىنىپ قالغان. ئامېرىكىدىكى مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەننىڭ پىكرىچە، خىتاي ھازىر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئۇيغۇر ئېلىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا، جەنۇبىي ئاسىيا ۋە ئافرىقىدىكى دۆلەتلەرگە ئېكسپورت قىلىپلا قالماستىن، بۇ دۆلەتلەر ئارقىلىق ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى دۆلەتلەرگە سېتىشقا باشلىغان. ئۇنىڭ قارىشىچە بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش بەك زۆرۈر ئىكەن.
رېئاللىقنى كۆزدە تۇتۇپ، غەرب دۇنياسىنىڭ تېخىمۇ جازانى كۈچەيتىش، يەنە ئۈچىنچى دۆلەت ئارقىلىق غەرب دۇنياسىغا كېلىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە شەرقىي تۈركىستان خىتاي بىڭتۈەندىن چىققان ماللارنى توساشنى كۈچەيتىشى لازىم. مەسىلەن، شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ بىڭتۈەننىڭ بەزى زاۋۇتلىرى قازاقىستان ئارقىلىق، قىرغىزىستان ئارقىلىق ياكى پاكىستان ئارقىلىق، ھەتتاكى ۋيېتنام، باڭگلادېش قاتارلىق دۆلەتلەر ئارقىلىق شۇ يەرلەردە يالغاندىن ماركا زاۋۇت ئاچتۇق دەپ تۇرۇپ، بۇ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەنگەن ماتېرىياللارنى، ماللارنى شۇ يەر ئارقىلىق ياۋروپاغا، ئامېرىكىغا يەنە ئېكسپورت قىلىۋاتىدۇ. ئامېرىكىدىكى بازارلاردا يەنە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭ قېنىغا بويالغان، تېرىگە بويالغان، قان-تەرگە بويالغان مەھسۇلاتلار بازارلاردا بار، كۆرگىنى بولىدۇ. ھەتتاكى ئاسىيا ماركېتلىرىدا بازار سودا سېتىق دۇكانلىرىدا ھازىرغىچە خوتەننىڭ ياڭىقى، قۇمۇلنىڭ چىلان قاتارلىق مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ئامېرىكىنىڭ جازا تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن مەھسۇلاتلارنى يەنە تاپالايمىز، يەنە كۆرەلەيمىز. بۇ دېمەكلىك، قانۇننى ئىجرا قىلىشتا يەنە بەزى بىر بوشلۇقلار بار. بۇلارنى كۈچەيتىش لازىم. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، بۇ قانۇندىن پايدىلىنىپ، خىتاينى رەسمىي ئىنجىقلايدىغان، رەسمىي بىر يەرلىرى تۇيىقى سىقىرايدىغان شۇ ھالەتكە كەلتۈرۈش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە ئامېرىكىنىڭكى قانۇنىي ئورگانلىرىغا پارلامېنت ئارقىلىق بېسىم ئىشلىتىش لازىم. تېخىمۇ جىق قانۇنلارنى ئۆتكۈزۈش شۇ ئارقىلىق بۇ جازانى داۋاملاشتۇرۇش لازىم. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىزچىل تۈردە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدىكى ھەر قانداق تەنقىدنى ئىنكار قىلىش بىلەن بىرگە، بۇنى تەكشۈرۈش خىزمىتىگە تۈرلۈك توسقۇنلۇقلارنى پەيدا قىلىپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم. مۇستەقىل تەكشۈرۈش گۇرۇپپىلىرىنىڭ نەق مەيدان تەكشۈرۈش پائالىيىتى ياكى بۇ توغرىسىدا يەرلىك خەلقتىن ئەھۋال ئىگىلىشى ھەققىدە ھېچقانداق ئىمكانىيەت بولمىغانلىقى ئۈچۈن ھازىر قايسى ساھەدە مەجبۇرىي ئەمگەك يوق ئىكەنلىكىنى ئايرىۋېلىش تولىمۇ قىيىنغا چۈشۈۋاتقانلىقى مەلۇم دوكتور ئاندرېس كورمۇ خىتايدىن كېلىدىغان مەھسۇلاتلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق ياكى ئەمەسلىكىنى بىلىش بەك قىيىن ئىكەنلىكىنى شۇڭا خىتايدىن كېلىدىغان مەھسۇلاتلارنىڭ ھەممىسىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن باغلىنىشلىق دەپ قاراپ تەكشۈرۈش لازىملىقىنى شۇنىڭدەك ئىمپورت قىلغۇچىلاردىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئىشلىتىلمىگەن ئىسپاتنى تەلەپ قىلىش كېرەكلىكىنى كۆرسەتتى ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. بۇ قانۇن يېتەرلىك ئەمەس يەنى ھەممە مەسىلىنى ھەل قىلىپ كېتەلمەيدۇ ئەمما تېخنىكىلىق جەھەتتىن ياخشى قانۇن. مەسىلەن، خىتايدىن ئىمپورت قىلىدىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بەزى مەھسۇلاتلارنىڭ كىرىشىنى چەكلىدى. بىلەمسىز، خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلارنى ئاتالمىش تەربىيەلەش مەركىزى ۋە لاگېرلاردىن مەجبۇرىي ئەمگەك زاۋۇتلىرىغا يۆتكىگەندە، ئۇلار پاختا ياكى پەمىدۇرلا ئىشلەپچىقارمايدۇ، بەلكى روژدېستۋو بايرىمىنى تەبرىكلەيدىغان مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىدۇ. بىز شىركەتلەردىن بۇ مەھسۇلاتنى كىمنىڭ ئىشلەپچىقارغانلىقىنى تەلەپ قىلىشىمىز كېرەك. بۇ مەھسۇلاتلارنى ساتقۇچىلار مۇناسىۋەتلىك ئىسپاتلارنى تەمىنلىشى كېرەك، ئۇلار مەھسۇلاتتا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ يوقلۇقىنى ئىسپاتلىشى كېرەك. شۇڭا مېنىڭچە خىتايدىن كېلىدىغان ھەرقانداق مەھسۇلاتتا مەجبۇرىي ئەمگەك بار يوقلۇقىنى بىلىش بەك قىيىن. بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ ھەممىسىدە مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچى بولۇشى مۇمكىن. چۈنكى بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى پۈتۈن مەملىكەتتىكى زاۋۇتلارغا ۋە ھەر خىل كەسىپلەرگە قۇل ئىشچى سۈپىتىدە ئەۋەتىدىغانلىقىنى بىلىمىز. شۇڭا سىز خىتايدىن كەلگەن ھەرقانداق بىر مەھسۇلاتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ياسالمىغانلىقىغا ئىشىنەلمەيسىز. شۇڭا ئىمپورت قىلغۇچى مەھسۇلاتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئىشلەپ چىقىرىلمىغانلىقىنى ئىسپاتلىيالمىسا بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ ھەممىسى چەكلىنىشى كېرەك ئەمما مېنىڭچە بۇ تېخى بۇ شەكىلدە ئىجرا قىلىنمىدى بىز چوقۇم شۇنداق قىلىشىمىز كېرەك بىز بۇ قانۇننى ھازىرقىدىن بەكرەك كەڭ دائىرىدە ئىجرا قىلىشىمىز كېرەك
ئاخىرىدا دوكتور ئاندرېس كور ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقداش دۆلەتلىرى بىلەن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى كەڭ دائىرىدە ئىجرا قىلغاندىلا كۆزلىگەن مەقسەتكە ۋە نەتىجىگە ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى. بۇ ھەپتە تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن بەشىنچى نۆۋەتلىك تۈرك دۇنياسى يازغۇچىلار قۇرۇلتىيى قارار ماقۇللاپ خىتاينىڭ ئاساس قانۇنى ۋە ئاپتونومىيە قانۇنىدىكى ئانا تىلدا مائارىپ تەربىيىسى ئېلىپ بېرىش ھەققىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قايتۇرۇپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلغان مەلۇم بولۇشىچە بۇ قۇرۇلتايغا ئون توققۇز دۆلەتتىن كەلگەن يازغۇچى شائىرلار قاتناشقانىكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
قۇرۇلتايدا خىتاينىڭ ئاساسىي قانۇنى ۋە ئاپتونومىيە قانۇنىدا ئورۇن ئالغان ئانا تىلدىكى مائارىپ ھەققىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قايتۇرۇپ بېرىلىشى توغرىسىدا قارار ماقۇللاندى. قۇرۇلتايغا ئەزەربەيجان، قازاقىستان، ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان، رۇسىيەدىكى تۈركىي مىللەتلەر، كوسوۋا ۋە ماكېدونىيە قاتارلىق ئون توققۇز دۆلەتتىن كەلگەن يازغۇچى ۋە شائىرلاردىن بولۇپ يۈز ئەتراپىدا كىشى ئىشتىراك قىلدى. قۇرۇلتاي ئەھلى بەش گۇرۇپپىغا بۆلۈنۈپ مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىپ، قارار ماقۇللىدى. قاراردا خىتاينىڭ ئاساسىي قانۇنى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلدا قوبۇل قىلىنغان ئاپتونومىيە قانۇنىدىكى ئانا تىلدا مائارىپ ھەققىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتىنىڭ خىتايغا بېسىم ئىشلىتىشى تەلەپ قىلىنغان. مەزكۇر يىغىننى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى قۇرۇلغان تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ ئاممىۋى تەشكىلاتلاردىن بىرى ھېسابلىنىدىغان قىسقارتىلما ئىسمى ئىلەسام، يەنى ئىلىم ۋە ئەدەبىيات ئەسەرلىرى ساھىبلىرى بىرلىكى ئۇيۇشتۇرغان بولۇپ، يىغىنغا تۈركىيە ساياھەت ۋە مەدەنىيەت مىنىستىرلىقى رەھبەرلىرى، ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى ۋە ئىدارە جەمئىيەتلەرنىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرىمۇ ئىشتىراك قىلدى. قۇرۇلتايدا ئالغان قاراردا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىدە تۈرك دۇنياسى كۇتۇپخانىسى قۇرۇش، كۇتۇپخانىلارغا بارلىق تۈركىي مىللەتلەرنىڭ تىلىدا كىتابلارنى قويۇش، رومان ۋە شېئىر كىتابلىرىنى ھەر قايسى تۈركىي تىللارغا تەرجىمە قىلىشقا ئوخشاش ئۇيغۇرلار ئۈچۈن پايدىلىق بولغان بىر قاتار تېمىلار قارارغا كىرگۈزۈلگەن. يىغىننىڭ كۈن تەرتىپىگە بىنائەن، يىغىننىڭ يېپىلىش مۇراسىمىدا يىغىندا ئېلىنغان قارارلارنى قۇرۇلتاينىڭ خاتىرىلەش خىزمىتىگە مەسئۇل بولغان فۇندا ئارگۇن خانىم ئوقۇپ ئۆتتى. قارارنىڭ ئون بىرىنچى ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن. تۈرك دەۋلەتلەرى تەشكىلاتىنىن دىشىندا كالان تۈرك توپلۇلۇكلارىنىن. تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتىنىڭ سىرتىدا قالغان تۈركىي خەلقلەرنىڭ ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئاساسىي قانۇنىدىكى ھەق ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرۈشى، بولۇپمۇ ئانا تىلدا مائارىپنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشى ئۈچۈن تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتىنىڭ. كۈچ چىقىرىشى، تۈركىي خەلقلەرنىڭ ئانا تىلىنى ئۆگىنىشى ۋە مىللىي كىملىكىنى قوغداپ قېلىشى ئۈچۈن تۈركىيە باشتا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ياردەم بېرىشى، ئانا تىل دەرسلىك كىتابى، تىل ئۆگىنىش ئۈچۈن سىن كۆرۈنۈشى، ھۆججەتلىك فىلىملار ۋە تىل ئۆگىنىش ئۈچۈن قوشۇمچە ماتېرىياللار تەييارلاش قارار قىلىندى. بەشىنچى نۆۋەتلىك تۈرك دۇنياسى يازغۇچىلار قۇرۇلتىيى ئىككى يىلدا بىر قېتىم چاقىرىلىدىغان بولۇپ، ئالتىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتاينى ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىلىدا ئۆزبېكىستان يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ ساھىبخانلىقىدا ئۆزبېكىستاننىڭ پايتەختى تاشكەنت شەھىرىدە چاقىرىش قارار قىلىندى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.